تعظيم وارو مهينو تعظيم واري مهيني جي بدلي آهي ۽ تعظيمون هڪ ٻئي جون آڙ پاڙ آهن. پوء جيڪو اوهان تي وڌيڪ هلت ڪري، تنهن تي اوتري وڌيڪ هلت ڪريو جيتري اوهان تي وڌيڪ هلت ڪيائين. ۽ الله کان ڊڄو ۽ ڄاڻو ته الله پرهيزگارن ساڻ آهي.